ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດທີ່ປະກອບດ້ວຍວີດີໂອຂອງພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ແລະ ພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ສົມດີ ສຸຂະທິວົງ ກ່ອນ ທີ່ພວກທ່ານທັງສອງພ້ອມຄອບຄົວຈະໄດ້ອຳລາຈາກນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກັບຄືນໄປສູ່ ສປປ ລາວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມາປະຈຳໜ້າທີ່ຢູ່ເປັນເວລາ 14 ປີແລ້ວ ເຊີນທ່ານພົບກັບ ກິ່ງສະຫວັນ ໄດ້ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ VOA ຈະນຳເອົາການສຳພາດທີ່ປະກອບດ້ວຍວີດີໂອສັ່ງລາຂອງພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ທ່ານນາງ ສົມດີ ສຸຂະທິວົ ງ ທີ່ຫາກວ່າພົ້ນຈາກໜ້າທີ່ການ ແລະ ໄດ້ກັບຄືນໄປສູ່ ສປປ ລາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມາໃຊ້ຊີວິດປະຕິບັດງານຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ເປັນເວລາ 14 ປີແລ້ວ ພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ເປັນ ນັກການທູດ ສປປ ລາວ ຄົນທຳອິດທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາປະຕິບັດງານຢູ່ສະຖານທູດ ສປປ ລາວ ຢ່າງຍາວນານ ເລີ່ມແຕ່ປີ 1993 ໂດຍໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນເລຂາທິການເອກ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ຖືກເລື່ອນຕຳແໜ່ ງຂຶ້ນມາຕາມລຳດັບ ເມື່ອຕົກມາເຖິງປີ 2010 ພະນະທ່ານ ແສງ ໄດ້ຖືກມອບໜ້າທີ່ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແລະ ດຳລົງຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວມາຈົນເຖິງກາງເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2015 ນີ້ເອງ ພະນະທ່ ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ໄດ້ກ່າວເຖິງການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານໃນເບື້ອງຕົ້ນດັ່ງນີ້ ກ່ອນອື່ນຂ້າພະເຈົ້າກໍຂໍສະແດງຄວາມດີອົກດີໃຈ ລະກະວິທະຍຸສຽງອາເມລິກາທີ່ໄດ້ມາຮ່ວມ ລະກະມາ ສ້າງຄວາມຮັກຄວາ ມແພງກັບສະຖານທູດ ກໍຄືພີ່ນ້ອງລາວທີ່ມາຮ່ວມ ຂ້າພະເຈົ້າກະຮູ້ສຶກເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດປະຈຳຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນີ້ 3 ຄັ້ງ ເນາະ ຄັ້ງທີ 1 ກໍຕັ້ງແຕ່ປີ 1993 ຮອດປີ 1997 ເນາະ ລະກະກັບຄືນມາປະເທດ ລະກະກັບມາຄັ້ງທີ 2 ແຕ່ປີ 2001 ຊຶ່ງເຖິງປີ 2006 ລະກະຄັ້ງທີ 3 ມາເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດນີ້ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2010 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ລວມທັງໝົດກໍປະມານ 14 ປີ ເນາະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເອີ ຜືນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີ້ກໍຄືບ້ານຂອງຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະກັບຄືນປະເທດ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມຮູ້ສຶກ ເອີ ທັງດີໃຈ ລະກໍທັງຄອຍໃຈ ເນື່ອງຈາກວ່າໄດ້ມາສ້າງຄວາມຮັ ກຄວາມແພງກັບພີ່ນ້ອງລາວ ຢູ່ອາເມລິກາກັບການາດານີ້ ອາ ຖືວ່າການມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເທື່ອນີ້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ມີໂອກາດໄປຢາມພີ່ນ້ອງລາວ ທັງພີ່ນ້ອງລາວລຸ່ມ ອາ ລາວມົ້ງ ຂະມຸ ມ້ຽນ ເ ອີ ໄທດຳ ອາ ລະກະເຜົ່າອື່ນ ອ່າ ຄັນຂ້າພະເຈົ້າຈື່ບໍ່ຜິດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປຢາມເກືອບ 33 ລັດເນາະ ທັງລັດໃກ້ ແລະ ໄກ ລວມເຖິງທັງຮາວາຍ ແລະ ກະອາລັດສະກາ ດັ່ງນັ້ນ ການໄປແຕ່ລະຄັ້ງກະເຫັນວ່າພວກພີ່ ນ້ອງລາວ ກະໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ກະມື້ນີ້ເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ຕອບສະໜອງຕາມການເຊື້ອເຊີນ ຍ້ອນຄວາມຮັກຄວາມແພງ ການໄປມາຫາສູ່ທີ່ດີຕໍ່ກັນ ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກະພູມໃຈ ດັ່ງນັ້ນ ກ່ອນຈະກັບ ບ້ານ ຂ້າພະເຈົ້າ ກະຮູ້ສຶກຄິດຮອດຄິດເຖິງເນາະ ຄວາມຮັກຄວາມແພງຂອງພີ່ນ້ອງລາວເຮົາຢູ່ທາງການາດາ ແລະ ອາເມລິກາ ທີ່ວ່າມີຕໍ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຄວາມຮັກຄວາມແພງ ກາ ນໄປມາຫາສູ່ທີ່ດີ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງລາວຂອງເຮົາກັບປະເທດລາວຈະເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກະກວ້າງຂວາງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ຝາກຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈເນາະ ຕໍ່ຄວາມຮັກຄ ວາມແພງ ທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຕໍ່ຂ້າພະເຈົ້າກັບພັນລະຍາ ແລະ ຄອບຄົວ ເອີ ເໝືອນດັ່ງທ່ານຮັບຊາບແລ້ວເນາະ ສ່ວນທ່ານນາງ ສົມດີ ສຸຂະທິວົງ ຜູ້ເປັນພັນລະຍາຂອງພະນະທ່ານ ແສງ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າສະຕີລາວໃນວົ ງການສາກົນ ກໍໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນໄວ້ຢູ່ໃນວົງການປະຊາຄົມການທູດ ທີ່ເຄີຍໄດ້ເປັນປະທານປະຊາຄົມກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ສົມດີ ໄດ້ກ່າວເຖິງຈຸດສຳຄັນວ່າ ເຈົ້າ ອັນ ໃນໄລຍະເວລາ ທີ່ວ່າ ອັນ ທ່ານທູດມາປະຈຳການເນາະ ເຈົ້າ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ແມ່ນຄຽງບ່າຄຽງໄຫຼ່ເພິ່ນຢູ່ໃນເບື້ອງຫຼັງເນາະ ອ່າ ເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບວຽກອັນນ່າ ແມ່ຍິງອາຊຽນ ແມ່ຍິງອາຊຽນທີ່ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ນີ້ ກໍກະເປັ ນອົງການຈັດຕັ້ງ ທີ່ວ່າລວມຕົວຂອງ 10 ປະເທດເນາະ ທີ່ວ່າຢູ່ໃນຫັ້ນມີ ອັນ ບັນດາພັນລະຍາ ຂອງທູດ 10 ປະເທດອາຊຽນຢູ່ໃນຫັ້ນ ອັນ ພວກເຮົາຈະມີລວມກັນປະຊຸມກັນ ເດືອນໜຶ່ງເທື່ອໜຶ່ງເນາະ ເພື່ອວ່າພົບປະໂ ອ້ລົມເນາະ ສ້າງ ສ້າງ ສ້າງກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ຄື ຄືມີກິດຈະກຳທີ່ວ່າຕ້ອງໄປອັນນ່າ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສັງຄົມ ຄືຕົວຢ່າງວ່າ ໄປ ໄປໂຮງຮຽນ ໄປເບິ່ງເດັກນ້ອຍ ໄປເບິ່ງຜູ້ເຖົ້າເນາະ ແລ້ວກໍນອກຈາກນັ້ນກ ະໄປຮ່ວມງານອັນນ່າ ສະແດງເນາະ ເພື່ອສະແດງອັນນ່າ ເຮັດ ອັນ ເຮັດ presentation ປະເທດຂອງໂຕເອງເນາະ ແລ້ວກະມີການຟ້ອນ ມີການຮ້ອງເພງ ກໍເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ວ່າຢູ່ທີ່ນີ້ເນາະ ສະຫະລັ ດອາເມລິກາເປັນປະເທດມະຫາອຳນາດ ທັງອຸດົມຮັ່ງມີ ໂດຍສະເພາະເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ນຳໜ້າທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ມີນັກສຶກສາຈາກທົ່ວໂລກມາຮ່ຳຮຽນຢູ່ຕາມມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆທົ່ວປະເທ ດ ໃນຂະນະທີ່ພະນະທ່ານ ແສງ ໄດ້ປະຈຳການຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ມັນຈຶ່ງເປັນໂອກາດອັນປະເສີດໃຫ້ແກ່ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວຂອງເພິ່ນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງພະນະທ່ານ ແສງ ໄດ້ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ອັນໜຶ່ງທີ່ດີ ທີ່ສຳລັບພວກຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນວ່າ ໄດ້ການມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານນີ້ ໄດ້ສ້າງກາລະໂອກາດໃຫ້ລູກຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນ ເອີ ຈົນຈົບ ດຽວນີ້ເຂົາ ເຈົ້າກະຮູ້ສຶກວ່າ ອ່າ 14 ປີໃນການມາຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ ຊຶ່ງມາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ອາເມລິການີ້ ລະແມ່ນໄດ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ອັນນີ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈ ແລ້ວກະຮູ້ສຶກພໍໃຈ ວ່າຈະກັບ ຄືນປະເທດ ແຕ່ກໍດີໃຈທີ່ໄດ້ກັບຄືນເມືອບ້ານເກີດເມືອງນອນ ບັດນີ້ຢາກຂໍຖາມທ່ານ ລູກຊາຍກັບລູກສາວຮຽນຈົບແລ້ວ ອ່າ ຂໍໃຫ້ທ່ານທູດເວົ້າໃຫ້ຟັງໜ້ອຍໜຶ່ງວ່າ ເພິ່ນຮຽນຝ່າຍໃດ ລູກ ລູກທັງສອງຄົນ ເອີ ບໍ່ຊາ ບວ່າຈະເດີນຮອຍຕາມພໍ່ຫຼືບໍ່ ອ່າ ຂໍຂອບໃຈເນາະ ສຳລັບລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຮຽນຈົບ ອ່າ ທາງດ້ານ ອ່າ ລັດຖະສາດເນາະ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຈົບ ອ່າ ໄຮສະກູລທີ່ວໍຊິງຕັນນີ້ແລ້ວເນາະ ກະໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ ປະເທດໄທ ກະຮຽນຢູ່ ມ ອັນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ລູກຊາຍຂ້າພະເຈົ້າກະຕຽມເສັງເຂົ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ແລ້ວ ມີແຕ່ລໍຖ້າ ອ່າ ທາງກະຊວງເອີ້ນໄປເຮັດວ ຽກເນາະ ສ່ວນລູກສາວຂອງທ່ານເດ ອ່າ ລູກສາວຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຮຽນຈົບ ອ່າ ຂະແໜງ ອ່າ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ອ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ລູກສາວກໍຢູ່ນຳພວກຂ້າພະເຈົ້ານີ້ແຫຼະ ກໍຈະເດີນທາງກັບຄືນປະເທດພ້ອມກັນ ອ່າ ກໍ ຄິດວ່າລູກສາວຈະໄປ ອ່າ ຊອກເຮັດວຽກ ອ່າ ຕາມທີ່ລາວມີຄວາມປະສົງ ລູກສາວນີ້ຄືຊິເປັນອາເມລິກັນລາວນ້ອຍລະເນາະ ອ່າ ທັງລູກສາວທັງລູກຊາຍເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າມາໃຫຍ່ຢູ່ພີ້ ແຕ່ກະດີ ເພາະ ວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ອ່າ ຄັນເວົ້າພາສາອັງກິດນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າເກັ່ງຫຼາຍແລ້ວເນາະ ຄືກັບພວກ ອັນ ພີ່ນ້ອງລາວ ລູກຫຼານລາວເຮົາຢູ່ ອ່າ ອາເມລິກາກັບການາດາ ແຕ່ວ່າພວກຂ້າພະເຈົ້າໄ ດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂົາເຈົ້າຮຽນຂຽນ ຮຽນເວົ້າພາສາລາວ ຖືວ່າແມ່ນ ບໍ່ ບໍ່ມີບັນຫາ ສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ເປີດສຳພັນທະໄມຕີທາງການທູດກັບປະເທດລາວມາແຕ່ປີ 1953 ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ແລະ ໄດ້ແລກປ່ຽນເອ ກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມມາຕະຫຼອດ ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນດ້ານການປະຕິບັດງານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ພະນະທ່ານ ແສງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງນີ້ ອ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ ເອີ ຢາກແຈ້ງໃຫ້ພີ່ນ້ອງເຮົາ ຊາບວ່າ ນັບແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ມາເປັນທູດເນາະ ປະຈຳສະຫະລັດອາເມລິການີ້ແຕ່ປີ 2010 ອ່າ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2010 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ກະເຫັນວ່າຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງລາວ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ກະມີ ທ່າຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນເນາະ ໃນນັ້ນທັງສອງປະເທດ ໂດຍສະເພາະມີການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງສອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງໃນປີ 2010 ເນາະ ພະນະທ່ານ ທອ ງລຸນ ສີສຸລິດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດອາເມລິກາຢ່າງເປັນທາງການເນາະ ຊຶ່ງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນັ້ນ ນັ້ນຖືວ່າເປັນເຫດການປ ະຫວັດສາດ ພາຍຫຼັງທີ່ສອງປະເທດໄດ້ສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນການທູດນຳກັນມາແຕ່ປີ 1950 ໃນປີ 2012 ເນາະ ພະນະທ່ານ ຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວຢ່າງເປັນທາງການ ຊຶ່ງການຢ້ຽມ ຢາມນັ້ນກໍຖືວ່າເປັນການຢ້ຽມຢາມຄົບຮອບ 57 ປີ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາໄປຢາມປະເທດລາວຄັ້ງທຳອິດເນາະ ຄືທ່ານ ຈອນ ອ່າ ອ່າ ຟອສເຕີ ດູລາສ ເນາະ ອັນນີ້ ກະເປັນເຫດການໜຶ່ງ ທີ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໃຫ້ມີການຮ່ວມມື ແລະ ໄປມາຫາສູ່ກັນ ອີກບັນຫາໜຶ່ງ ແມ່ນການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍດ້ານ MIA ກະມີການສືບຕໍ່ ອ່າ ມີການຮ່ວມມືດ້ານຢາເສບຕິດເ ນາະ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນການ ອ່າ ສະກັດກັ້ນ ແລະກະ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຫຼືວ່າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍນີ້ ໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງ ອີກເຫດການໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ລະແມ່ນພາຍຫຼັງການຢ້ຽມ ຢາມຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທາງຝ່າຍສະພາ ແລະ ລັດຖະບານສະຫະລັດກໍໄດ້ເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນການເກັບກູ້ລະເບີດລູກຫວ່ານ ທີ່ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ໃນພື້ນແຜ່ນດິນຂອ ງປະເທດລາວ ມາແຕ່ສະໄໝສົງຄາມເນາະ ເພີ່ມຈາກປີ 2010 ມັນມີ ມີພຽງ 5 ລ້ານໂດລາ ປີ 2012 ກໍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 9 ລ້ານໂດລາ ປີ 2014 ກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 12 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນດ້ ານນີ້ເນາະ ຈະມີການເພີ່ມທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຂຶ້ນຕື່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າລະເບີດບົມບີ ຫຼື ລະເບີດ ເບີດລູກຫວ່ານ ຍັງເປັນອຸປະສັກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນລາວ ໃນການສ້າງສາພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ເພື່ອຍົກລະດັບຊີ ວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ພະນະທ່ານ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ໄດ້ສິ້ນສຸດໜ້າທີ່ການ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນ ສປປ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ກ່ອນຈາກໄປ ທ່ານໄດ້ສັ່ງລາບັນດາສະມາຊິກປະຊາຄົມລາວທີ່ຢູ່ໃ ກ້ ແລະ ໄກດັ່ງນີ້ ພອນແສນປະເສີດໃຫ້ແດ່ພີ່ນ້ອງລາວທັງໝົດເນາະ ທັງຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ການາດາ ຈົ່ງມີສຸຂະພາບເຂັ້ມແຂງ ມີຄວາມຜາສຸກ ມີພະລານາໄມສົມບູນ ແມ່ນຈະປາຖະໜາສິ່ງໃດ ກໍໃຫ້ໄ ດ້ດັ່ງມັກດັ່ງປາຖະໜາ ແລະກໍຂໍໃຫ້ຄວາມຮັກແພງລະຫວ່າງພວກທ່ານກັບສະຖານທູດ ຈົ່ງສືບຕໍ່ ອ່າ ກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄປມາຫາສູ່ຍິ່ງໆຂຶ້ນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຂໍ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບ ຂອບໃຈ ແລະກະຂໍຖືໂ ອກາດອຳລາວ່າ ໂຊກດີປີໃໝ່ 2550 ໂຊກດີປີໃໝ່ ໂຊກດີປີໃໝ່ ຂອບຄຸນ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຈົ່ງເດີນທາງດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ຂອບໃຈ

ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີຊີ ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປເບິ່ງວີດີໂອເລື່ອງນີ້ໄດ້ ທີ່ໜ້າເວັບໄຊຂອງເຮົາທີ່ lao.voanews.com ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA
ນັ້ນແມ່ນລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ສະເໜີເລື່ອງກ່ຽວກັບການມາປະຈຳການຢູ່ສະຖານທູດລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເປັນເວລາດົນເຖິງ 14 ປີ ຂອງພະນະທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແສງ ສຸຂະທິວົງ ທ່ານຜູ້ຟັງໂປດຢ່າລືມວ່າ ແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເຮົາຈະມີລາຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ ມາສະເໜີທ່ານໃນເວລາດຽວກັນນີ້